ສິ່ງໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທາງດ້ານອິນເທີເນັດກໍຄືຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນການທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈຕ່າງໆ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫຼືບໍ່ກໍໂທລະສັບສະຫຼາດ ເຊິ່ງນັ້ນໄດ້ຖືກ ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມໄປຫຼາຍແລ້ວ ກ່ອນໜ້າການເກີດມີເທັກໂນໂລຈີທີ່ແທ້ຈິງ Application software ທີ່ອອກແບບໂດຍບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ຕັ້ງ Wolfbird ຂຶ້ນມາ ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ເພື່ອເປີດປະຕູທີ່ແທ້ຈິງ ໄປສູ່ຫໍພິພິທະພັ ນສິລະປະກຳ ບ່ອນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນໂລກ ເຊິ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA George Putic ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ພາກັນໄປທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຫ່າງໄກທາງ ອິນເທີເນັດ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ເຊັ່ນ ເຊັ່ນ Google Earth ແລະ ຮູບຫຼາຍໆທາງເວັບໄຊ ແຕ່ວ່າການຢ້ຽມຢາມໂດຍໃຊ້ Virtual Reality Technology ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເກືອບວ່າດີເລີດ ທີ່ພາໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນແທ້ໆ ນີ້ແມ່ນປະສົບກາ ນທີ່ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ວ່າ Wolfberg ຕ້ອງການຢາກນຳມາໃຫ້ແກ່ທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ທຸກໆສະຖານທີ່

ພວກເຮົາພາກັນເວົ້າແບບທຳມະດາເສີຍໆ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຮົາໝາຍຄວາມວ່າຈັ່ງຊັ້ນແທ້ໆ ທ່ານກໍຮູ້ດີຢູ່ວ່າການເຂົ້າເຖິງສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າແບບປະຊາທິປະໄຕ ແລ້ວກໍນຳເອົາມັນໄປສິດສອນ ມັນເປັນ ແບບໃດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຈະສາມາດເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມພິພິທະພັນ ສິນລະປະກຳໄດ້ 6 ແຫ່ງ ເຊັ່ນ ພິພິທະພັນ London Courtauld ແລະ ສາຂາຕ່າງໆຂອງມັນ ທີ່ສະສົມຜົນງານສິນລະປະດ້ານ Impressionist ໄວ້ ຮວມທັງແຫ່ງອື່ນໆອີກຫຼາ ຍແຫ່ງທີ່ກຳລັງຈັດທຳຢູ່ ພວກຜູ້ເຂົ້າຊົມຈະພາກັນພົບເຫັນສະຖານທີ່ທີ່ແທ້ຈິງ ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍຫົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄປມາທາງໃດກໍໄດ້ ກົ້ມຫົວລົງຊອກຫາ Virtual iPad ດ້ວຍຄຳສັ່ງໃໝ່ຕື່ມອີກ ແລ້ວກໍຈະໄດ້ຍິນສຽງ ດັງອອກມາວ່າ We are standing before Edouard Manet's last major work.
ພວກເຮົາກຳລັງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າວຽກງານອັນໃຫຍ່ໂຕອັນສຸດທ້າຍຂອງ Edouard Manet ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ພວກເຂົ້າຊົມໂລກແຫ່ງການຈຳລອງນີ້ ມັກຈະສາມາດເຂົ້າຫາສິລະປະແບບຮູບຂີດຂຽນນຳ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຢ່າງອື່ ນ ແອັບຂອງບໍລິສັດ Wolfberg ເຮັດວຽກປະສານງານກັບພາບຈຳລອງທີ່ເໝືອນຂອງຈິງ ອັນເປັນທີ່ນິຍົມທົ່ວໄປໃນ Google ແລະ ໂທລະສັບສະຫຼາດ ຕໍ່ໄປຫໍພິພິທະພັນດັ່ງກ່າວກໍຈະຮ່ວມເຂົ້າຫາກັນ ເພື່ອພວກເຂົ້າຊົມຈະສາມ າດກ້າວອອກໄປຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ Conceivably you could

ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດເໝືອນຈິງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຊົມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນຈິງແທ້ໆ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຂອງທຽມລອກລຽນແບບເລີຍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແອັບຕ່າງໆແມ່ນຟຣີ ຫຼື ໄດ້ລ້າ ແຕ່ວ່າ ໃນຕອນທີ່ຈຳນວນຫໍພິພິທະພັນມີເພີ່ມຂຶ້ນ ບໍລິສັດ Woofbert ວາງແຜນວ່າ ຈະເລີ່ມຄິດຄ່າທຳນຽມໃນລາຄາຕ່ຳ ແລະ ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆກໍແມ່ນຈະຄາດໄດ້ວ່າ ຈະມີຂຶ້ນທຸກໆ 6 ຫາ 8 ສັບປະດາ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA